ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກົນ AWR ສຽງແອດເວນຕິ ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງ ສະມາທຸກ ຂ່າວສານແຫ່ງ ຄວາມຫວັງ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດ ສະເພາະໃນຕອນນີ້ ວ່າທ່ານຈະເຮັດ ຂອງເຮົາກໍຈະເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆມີປະໂຫຍດ ພ້ອມກັບ ຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ ຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານ ສັນຍາ

ຈາກນັ້ນ ອ້າຍສາມາດນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາ ຈະມາພົບກັບທ່ານ ອີກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານນາງ ປັດຈະນາ ໄດ້ເລີຍ

ຈະມີຜົນຮ້າຍ ຄືນ້ຳມັນທີ່ ແລະ ຈິດໃຈ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຮັບສານນັ້ນຈະມີອາການ ເຮົາຕ້ອງການອາຫານທີ່ສະອາດ ສິ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການກໍຄື ຄາໂບໄຮເດດ ຫຼື ອາຫານຈຳພວກແປ້ງທີ່ຈະໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກ າຍຂອງເຮົາ ປົກກະຕິແລ້ວໄຂມັນຄືເຊື້ອໄຟທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາສະສົມໄວ້ ຄືກັບນ້ຳມັນສຳຮອງ ເມື່ອ ຢຸດລອງດື່ມເບິ່ງຈັກສອງສາມມື້ ກໍຈະເຫັນວ່າ

ໃຫ້ມາເຟອິນ ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດ ເພື່ອຫຼຸດປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດ ບາງເທື່ອຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານໃນເລືອດຕ່ຳກວ່າປົກກະຕິ ເຊິ່ງບາງຄົນຈະມີອາການໂຕສັ່ນ ຫົວໃຈເຕັ້ນເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ເປັນລົມໄດ້ງ່າ ຍ ຖ້າຫາກທ່ານມີອາການແບບນີ້ ການດື່ມນ້ຳຫວານ ຫຼື ການກິນອາຫານປະເພດຫວານ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຊົາຈາກອາການນີ້ໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄາໂບໄຮເດຣດທີ່ໄດ້ໂດຍຕົງຈາກທຳມະຊາດນັ້ນດີທີ່ສຸດ ຈາກໝາກແອັ ບເປິ້ນ ໝາກມ່ວງ ໝາກສີດາ ມີເສັ້ນໃຍອາຫານທີ່ຈະບໍ່ຖືກຍ່ອຍ ເສັ້ນໃຍນີ້ຈະຊ່ວຍດູດຊຶມນ້ຳ ແລະ ກໍ່ຕົວເປັນກ້ອນນ້ອຍໆ ນຸ່ມໆ ໃນລຳໄສ້ນ້ອຍ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການດູດຊຶມນ້ຳຕານໃຫ້ຊ້າລົງ ທ່ານເຫັນແລ້ ວບໍ່ວ່າການກິນໝາກໄມ້ນັ້ນ ມີຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາແນວໃດ ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ອາຫານປະເພດໄຂມັນເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກເພີ່ມຂັງ

ບົດເພງທີ່ໜ້າສົນໃຈນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງແກ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຟັງເພງຈາກທ່ານໄດ້ເລີຍ ເວລາຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເວລາ ທີ່ທ່ານຜູ້ຟັງລໍຄອຍ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ບົດເພງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໜ້າສະອອນໃຈນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງແກ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພງຊີວິດຄ ຣິສຕຽນ ຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງ ຈາກສຳລານໄດ້ເລີຍ

ພຣະເຈົ້າ ບາງຄົນອາດຈະຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ຜູ້ ແຕ່ຖ້າທ່ານມີຄວາມພຽນພະຍາຍາມ ອົດທົນຕໍ່ສູ້ ແລະ ມີລະບຽບວິໄນ ມີ ທ່ານກໍຈະສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ທັງສິ່ງທີ່ທ່ານຄາດຫວັງເອົາໄວ້ ຄືຄວາມຕາມສຳບໍ່ນ າ ຍັງໄດ້ອາຊີບທີ່ດີນຳອີກດ້ວຍ ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທີ່ຮຽນເກັ່ງ ແຕ່ມັກຫຼິ້ນມັກທ່ຽວ

ພຣະເຢຊູຈຶ່ງສອນວ່າ ເຮົາຈະເປັນຂ້າສອງເຈົ້າ ເມື່ອພຣະເຢຊູ ສອງນາຍນັ້ນບໍ່ໄດ້ ຫຼື ຈະເຮັດດີໄປເຮັດຊົ່ວໄປພ້ອມໆກັນນັ້ນ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ຄືກັນ ຖ້າເຮົາເຮັດແບບນີ້ ເຮົາຈະມີຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນຕົວເຮົາ ຮັກຊັ ບສິນເງິນທອງໃນໂລກ ແລະ ບູຊາພຣະເຈົ້າໄປພ້ອມໆກັນນັ້ນ ມັນຈະເປັນຂອງຍາກ ເພາະເຮົາຈະເຮັດຜູ້ໜຶ່ງ ແລະ ອ່ານຂອງອີກຜູ້ໜຶ່ງ

ແຕ່ຈິດ ສຸຂະພາບ ຍານ ຫຼື ຈິດໃຈຂອງເຮົາໄດ້ໄປຢູ່ກັບພຣະອົງຢູ່ເທິງສະຫວັນແລ້ວ ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບສິດນີ້ ເທົ່າກັບເຂົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດທຸກຢ່າງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບ ແລະ ເຂົາຈະ ມີຊີວິດຢູ່ໃນລອງທາງທີ່ດີ ແລະ ກະທາງທີ່ບໍ່ດີ ການເວົ້າຈາ ການສະແດງອອກ

ຈະບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ ເຂດແດນ ຊຶ່ງເຂົາໃຫ້ເວລາ 1 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ໃນການແບ່ງເຂດແດນ ເຂົາຈະຂີດເອົາກວ້າງປານໃດກໍໄດ້ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ມີຈິດໃຈທີ່ໂລບມາກໂລພາ ເຂົາແລ່ນຂີດເສັ້ນ ກວ້າງຫຼາຍ ເພື່ອພະຍາຍາມຂີດເສັ້ນແດນນັ້ນໃຫ້ກວ້າງເທົ່າທີ່ລາວຈະຂີດໄດ້ ພວກທີ່ມັກ ລາວແລ່ນໂດຍບໍ່ຍອມເຊົາເມື່ອຍ ລາວແລ່ນຈົນລາວໝົດແຮງ ເພາະຄວາມເມື່ອຍ ລາວກໍເລີຍຫົວໃຈວາຍຕາຍ ເຂດ ແດນທີ່ເຂົາຂີດນັ້ນກວ້າງຫຼາຍ ແຕ່ສຸດທ້າຍລາວບໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ລາວຕ້ອງການ ລາວໄດ້ແຕ່ດິນຕອນນ້ອຍໆ ພຽງແຕ່ຫຼຸມຝັງສົບຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ ລາວໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ການເປັນສັດຕູກັນ ການວິວາດຜິດຖຽງກັນ ການອິດສາລິດສະຫຍາກັນ ການສຸດໃຫຍ່ໃຝ່ສູງ ຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ ຄືຊີວິດນິລັນ ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ພຣະອົງປະທານຄວາມຄິດທີ່ເປັນເສລີ ແລະ ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກທີ່ ເປັນນິລັນ ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກໃນໂລກນີ້ ເມື່ອຍັງມີ ຈະບໍ່ມີສ່ວນແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ ຕ້ອງການ ຖ້າພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ກັບພຣະອົງໃນສະຫວັນເຊັ່ນດຽວ ຄືຄົນທີ່ປະພຶດ ສິ່ງທີ່ເຮົາເລືອກ ທີ່ຈະເອົາເປັນໜຶ່ງໃນໂລກນີ້ ຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ເມື່ອພວກເຮົາຂຶ້ນໄປສູ່ສະຫວັນ ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາເລືອກການປະພຶດໃນສິ່ງທີ່ດີໆ ມີຈິດໃຈດີ ການຮູ້ຈັກນີ້ແຫຼະ

ຢູ່ໃນສະຫວັນ ສຳລັບມື້ນີ້ ລາຍການຂອງພວກເຮົາກໍຈົບລົງແລ້ວ ພວກເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນເທື່ອໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ຂະນະນີ້

ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມ ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ